ພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດຂອງຕົນໃນນະຄອນຟີລາເດລເຟຍ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ລະຫວ່າງກຸ່ມທີ່ສະໜັບສະໜູນຜູ້ຄອຍຖ້າການສະເໜີຊື່ຢູ່ ນັ້ນ ຄືທ່ານນາງ Hillary Clinton ແລະ ອະດີດຄູ່ແຂ່ງ ທ່ານ Bernie Sanders ກຸ່ມທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານ Sanders ພວມໂກດແຄ້ນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງອີເມວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ໄດ້ຮົ່ວໄຫຼອອກມາ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເພິ່ນມັ ກທ່ານນາງ Clinton ຫຼາຍກວ່າທ່ານ Sanders ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ Jim Malone ຜູ້ສື່ຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງ VOA ມີລາຍງານເພີ່ມຕື່ມຈາກນະຄອນຟີລາເດລເຟຍ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ທ່ານ Bernie Sanders ໄດ້ຍ່າງອອກມາ ທ່າມກາງສຽງຕົບມືຕ້ອນຮັບທີ່ດັງສະໜັ່ນຫວັ່ນໄຫວ ເປັນເວລາຍາວນານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຍ່າງເຂົ້າສູ່ກາງເວທີ ໃນຄ່ຳຄືນການເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ພັກເດໂມແຄຣັດແຫ່ງຊາດ ທ່ານ Sanders ໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈພວກທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທ່ານ ໃນການເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການດ້ານການເມືອງ I hope you take enormous pride in the historical accomplishments ທ່ານ Bernie Sanders ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດ Vermont ທີ່ບໍ່ສັງກັດພັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ທ່ານມີຄວາມພາກພູມໃຈຫຼາຍໃນຜົນສຳເລັດທີ່ເປັນປະຫວັດການນີ້ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸນຳກັນ ໂດຍທີ່ພວກສະໜັບສະໜູນທ່ານ Sanders ຫຼາຍໆຄົນຄຽດແຄ້ນກ່ຽວກັບອີເມວຈາກບັນດາຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ໄດ້ຮົ່ ວໄຫຼອອກມາ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການລຳອຽງໃນທາງທີ່ເຂົ້າຂ້າງທ່ານນາງ Hillary Clinton ເຊິ່ງທ່ານ Sanders ໄດ້ຫາທາງທີ່ຈະຮຳບາດແຜຄວາມແຕກແຍກຂອງພັກ

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໃຊ້ປະເທດໃນໜ້າທີ່ສະມາຊິກສະພາສູງຮ່ວມກັນກັບທ່ານນາງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກເພິ່ນວ່າເປັນນັກຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິຂອງພວກເດັກນ້ອຍ ພວກແມ່ຍິງ ແລະ ພວກຄົນພິການ ທ່ານນາງ Hillary Clinton ຈະ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ດີເດັ່ນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າພູມໃຈທີ່ຈະຢືນຢູ່ກັບທ່ານນາງຢູ່ແຫ່ງນີ້ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຄວາມຄຽດແຄ້ນພາຍໃນພວກທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານ Sanders ໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນຢູ່ດ້ານນອກຂອງຫໍປະຊຸມ Wells Fargo Center ບ່ອນ ທີ່ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ອັນເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຖືກຈັບກຸມ ນາງລີຊາ ລີເວລີ ແອເວັນສ໌ ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານ Sanders ຍັງຄົງໃຈຮ້າຍກ່ຽວກັບເລື່ອງກ ານເຜີຍແບຂອງອີເມວນັ້ນຢູ່ ນາງແອເວັນສ໌ເວົ້າວ່າ ສື່ມວນຊົນແມ່ນກຳລັງຕິດຕາມມັນຢູ່ ໝົດທຸກຄົນໄດ້ຕິດຕາມມັນ ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າພວກເຮົາຜີບ້າ ເປັນຈັ່ງໃດ ເບິ່ງດູ ບັດນີ້ແມ່ນໃຜຜີບ້າ ແຕ່ຜູ້ແທນຂອ ງທ່ານແຊນເດີສ໌ ທ່ານຣິເຈີດ ຄາສິດີ ຈາກລັດເວີມອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນທີ່ສຸດກໍຈະປຸ້ມລຸມສາມັກຄີກັນ ຍ້ອນທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ I think it'll be a very small group of Sanders supporters who don't vote for Hillary Clinton.
ທ່ານຄາສິດີເວົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຈະມີກຸ່ມນ້ອຍໆ ທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານແຊນເດີສ໌ ທີ່ຈະບໍ່ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ແກ່ທ່ານນາງຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ຍ້ອນວ່າທາງເລືອກອື່ນນັ້ນ ແມ່ນເປັນທີ່ບໍ່ພໍໃຈ ພາຍໃນບັນ ດາຜູ້ກ່າວຄຳປາໄສໃນຄ່ຳຄືນການເປີດກອງປະຊຸມນັ້ນ ມີສະຕີໝາຍເລກໜຶ່ງ ທ່ານນາງມິເຊລ ໂອບາມາ ຜູ້ທີ່ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທັງຫຼາຍ ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານນາງຄລິນຕັນ Don't let anyone ever tell you that this country isn't great, that somehow we need to make it great again.
ທ່ານນາງມິເຊລ ໂອບາມາ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ບໍ່ຄວນໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງບອກເຈົ້າວ່າປະເທດນີ້ບໍ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ວ່າວິທີໃດວິທີໜຶ່ງ ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມັນຍິ່ງໃຫຍ່ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ເພາະວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ ປະເທດນີ້ເປັນປະເທດ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດແມສຊາຈູເຊັສ ທ່ານນາງເອລິຊາເບັດ ວໍເຣັນ ຍັງໄດ້ປຸກລະດົມພວກເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ດ້ວຍການໂຈມຕີທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ When we turn on each other, rich guys like Trump can push through more tax breaks for themselves. ທ່ານນາງວໍເຣັນກ່າວວ່າ ໃນເວລາພວກເຮົາຫັນມາຜິດກັນແລະກັນ ພວກຄົນຮັ່ງມີອື່ນ ຄືກັບທ່ານທຣຳ ສາມາດນຳສະເໜີຜ່ານກົດໝາຍຫຼີກລ່ຽງການເສຍພາສີຫຼາຍຢ່າງ ສຳລັບ ພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ມີທຶນພຽງພໍເລີຍ ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ ຫຼືສ້າງທາງຫຼວງຂອງພວກເຮົາຄືນໃໝ່ ຫຼືລົງທຶນໃສ່ອະນາຄົດພວກລູກເຕົ້າຂອງພວກເຮົາ ເຖິງແ ມ່ນວ່າຈຸດເພັ່ງເລັງແມ່ນຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານທຣຳ ແລະຄູ່ຮ່ວມລົງແຂ່ງຂັນ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງ ແລະກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ພວກສະໜັບສະໜູນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນລັດເວີຈິເນ ຍ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງນຳໜ້າຢູ່ ແທ້ຈິງແລ້ວພວກເຮົາກຳລັງນຳໜ້າຢູ່ໃນການຢັ່ງຫາງສຽງ ທ່ານນາງຄລິນຕັນ ແລະຜູ້ສະໝັ ກຮ່ວມເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານທິມ ເຄນ ຕ່າງກໍຈະຂຶ້ນກ່າວຄຳປາໄສໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນສັບປະດານີ້ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA